ໃນຂະນະທີ່ທ່ານສືບຕໍ່ເດີນທາງໄປຂອບອົກຂອບໃຈ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ໄດ້ກັບຄືນມາກ່າວຢ້ຳເຖິງ 2 ເນື້ອໃນຈາກການໂຄສະນາຫາ ສຽງຂອງທ່ານ We will stop racing to topple foreign ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຈະຢຸດການແຂ່ງຂັນເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມລະບອບການປົກຄອງໃນຕ່າງປະເທດທີ່ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍ ທີ່ພວກເຮົາບໍ່ຄວນເຂົ້າໄປພົວພັນນຳ ແທນທີ່ຈະເ ຮັດແນວນັ້ນ ການເພັ່ງເລັງຂອງພວກເຮົາຕ້ອງແມ່ນເອົາຊະນະພວກກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ທຳລາຍກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫຼື ISIS ແລະ ພວກເຮົາຈະເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ມີສຽງດັງຮ້ອງໂຮດັງຂຶ້ນຈາກບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ເວລ າທ່ານທຣຳ ໄດ້ສະເໜີຜູ້ທີ່ທ່ານເລືອກເອົາເປັນລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ນາຍພົນເບ້ຍບຳນານ ເຈມສ໌ ມາວ ແມັດຕິສ ແລະ ໃຫ້ການຢືນຢັນຕໍ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງອີກອັນໜຶ່ງ ນັ້ນກໍ ຄືບູລະນະຟື້ນຟູກອງທັບອາເມລິກັນທີ່ອ່ອນເພຍລົງນັ້ນຄືນໃໝ່ ແຕ່ວ່າປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ເຊິ່ງມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີນັ້ນ ຍັງໄດ້ຍື່ນໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າ ເປັນງ່າຂອງຕົ້ນໂອລີຟ ໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກອົງ ການເນໂຕ ທີ່ຍັງມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການຕ້ອງຕິລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳ ຕໍ່ບັນດາປະເທດພັນທະມິດທີ່ພາກັນບໍ່ຊ່ວຍໃນການເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນັ້ນ We won't forget it. We want to strengthen old friendships and seek out new ທ່ານທຣຳກ່າວອີກວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ຫຼົງລືມ ພວກເຮົາຢາກເສີມຂະຫຍາຍມິດຕະພາບເກົ່າ ແລະ ຊອກຫາມິດຕະພາບໃໝ່ ພ້ອມດຽວກັນ ທ່ານທຣຳກໍໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະຍຸຕິວົງຈອນແຫ່ງກ ານທຳລາຍໃນການແຊກແຊງ ແລະ ຄວາມສັບສົນວຸ່ນວາຍ ທີ່ພາໃຫ້ພວກນັກສັງເກດການບາງຄົນກ່າວວ່າ ເປັນນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດທີ່ຮຽກຮ້ອງບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າແຊກແຊງ ແຕ່ວ່າ ທ່ານ Michael O'Hanlon

ຟັງເບິ່ງແລ້ວບໍ່ແມ່ນການແຊກແຊງສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງນັ້ນ ທ່ານທຣຳໄດ້ໂຈມຕີຄູ່ແຂ່ງຂັນ ທ່ານນາງ ຮິລລາຣີ ຄລິນຕັນ ທີ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການແຊກແຊງທາງທະຫານຢູ່ ໃນອີຣັກ ແລະ ລີເບຍ ເຊິ່ງເປັນນະໂຍບາຍທີ່ທ່ານຖິ້ມໂທດໃສ່ວ່າ ພາໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງ ແລະ ການກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແທນທີ່ຈະແຊກແຊງດ້ວຍກຳລັງທະຫານເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທ່ານທຣຳ ເຫັນພ້ອມກັບການໂຈມຕີຕໍ່ກຸ່ມ ISIS ໃນຂອບເຂດທີ່ຈຳກັດ In other words, it may rely more on specific strikes, destroying certain targets, limiting the American ທ່ານ O'Hanlon ກ່າວວ່າ ຖ້າຈະເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງ ມັນອາດຈະເປັນການໂຈມຕີທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອທຳລາຍເປົ້າໝາຍ ໃດໜຶ່ງ ຈຳກັດການມີໜ້າຂອງກຳລັງພາກພື້ນດິນອາເມລິກັນ ທ່ານ Trump ໄດ້ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Mattis ທີ່ເປັນຜູ້ນຳທາງທະຫານທີ່ມີປະສົບການຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເຄີຍເຮັດວຽກກັບອົງການ NATO ມາແລ້ວ ເຊິ່ງເປັນສັນຍານ ທີ່ໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນຄືນອີກແກ່ບັນດາຜູ້ນຳນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ ແລະ ພັນທະມິດ In the one month since he's been elected, He has tempered his previous disdain for many alliances.
ທ່ານ ໂອແຮນລອນ ກ່າວວ່າ ໜຶ່ງເດືອນນັບແຕ່ທີ່ທ່ານໄດ້ຖືກເລືອກ ທ່ານໄດ້ສະແດງອາລົມເຍືອກເຢັນລົງຕໍ່ການບໍ່ໃຫ້ການນັບຖືຂອງທ່ານໃນເມື່ອກ່ອນກັບຫຼາຍປະເທດພັນທະມິດ ແລະ ທ່ານໄດ້ມີຄວາມລະມັ ດລະວັງເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບໃນແຕ່ລະເທື່ອທີ່ທ່ານໄດ້ສົ່ງສານອອກໄປ ໂດຍສະເພາະການເລືອກເອົານາຍພົນ Mattis ເປັນຫົວໜ້າທຳນຽບ 5 ແຈ ແຕ່ວ່າທ່ານ Trump ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ມີທັດສະນະຄວາມເຫັນຢ່າງແ ຂງຂັນເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງທີ່ສຳຄັນໆ ແລະ ພິທີສາບານໂຕຂອງທ່ານແມ່ນຍັງອີກ 2 ເດືອນກວ່າໆ ເຊິ່ງບັນດານັກຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດຂອງທ່ານຍັງເປັນວຽກງານທີ່ພວມກ້າວໜ້າບໍ່ທັນເສັ ດສິ້ນເທື່ອ ກິ່ງສະຫວັນ ປະຖຳມະວົງ VOA